नावकाशः कदाचिच्चेत् दिनमात्रम् तथापि तु सर्वथागमनम् कार्यम् क्षणोत्रैव सुदुर्लभः यदि भवताम् अवकाशः न भवेत् कदाचित् न भवेत् तर्हि दिनमात्रम् अपि आगच्छन्तु सर्वथा अत्र आगमनं कार्यमेव किमिति चेत् अत्र क्षणः अपि सुदुर्लभः भवति इति इत्येवं तत्र लिखितव्यम्